ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການພະລາດການລົ້ມ ສຳລັບຄົນແກ່ອາຍຸແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະດີຈະງາມສຳລັບສຸຂະພາບ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ 65 ປີ ຫຼືທີ່ແກ່ກວ່ານີ້ ກຳລັງມີບັນຫາກັບຫົວ ຈາກກ ານຕົກ ການພະລາດການລົ້ມຕ່າງໆນານາ ການສຶກສາເບິ່ງໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸດັ່ງກ່າວ ເປັນດັ່ງນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ຕ້ອງມີການມອງເບິ່ງເລື່ອງນີ້ຕື່ມອີກ ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນແກ່ຊະລາ ຂອງພວກເຮົາ ເພງທຳນອງແຈສອັນອ່ອນໆ ນິ້ມນວນ ເຮັດໃຫ້ເລືອດເດີນແລ່ນໃນການອອກກຳລັງ ກາຍໃນຕອນເຊົ້າໆ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງນະຄອນຊິດນີ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ
ທ່ານ John Henry Dowse ອາຍຸ 84 ປີ ເປັນອະດີດນັກເຕະບານຣັກບີທີມຊາດອົດສະຕຣາເລຍ Wallabies ທີ່ບັດນີ້ເຮັດວຽກເຮັດການໃນຖານເປັນຜູ້ຝຶກຫັດສ່ວນຕົວ ທ່ານເດັດດ່ຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລຽນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ພວກທ່ານບໍ່ໃຊ້ເພງບູມໆ ໜັກໆ ຫຼືແບບນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງອ່ອນໆ ພວກທ່ານມີຄົນແກ່ຊະລາ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກະທຳແມ່ນເຮັດການອອກກຳລັງກາຍຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບກ້າມເນື້ອຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້ າ ແລະມັນເປັນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປມາໄດ້ ມີການຮູ້ເຫັນມາດົນນານແລ້ວວ່າ ການອອກກຳລັງກາຍຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມກະເດີ່ງກະດ່າງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ

ໃນເມື່ອ 14 ປີກ່ອນນີ້ ການສຶກສາເບິ່ງໃໝ່ອັນໜຶ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ການທີ່ຫົວຂອງຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຕ່າງໆ ມີຫຼາຍຂຶ້ນມາກມາຍໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ສາດສະດາຈາ ນ James Harrison ນາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Flinders ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນບຸກຄົນທ່ານໜຶ່ງ

ທີ່ອັນໜຶ່ງຈາກສິ່ງຕ່າງໆນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ໂດຍມີອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ບັດນີ້ຕ້ອງການການດູແລຜູ້ເຖົ້າ ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນການລົ້ມ ວ່າຊັ້ນ ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍນັ້ນຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ເຫັນສະພາບໃນປີ 2016 ເຖິງ 2017 ສຳລັບທຸກໆຜູ້ຊາຍ 100,000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີ ຫຼື ແກ່ກວ່າ ມີຢູ່ວ່າ 832 ຄົນຖືກພະຍາບານໂຕຍ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຈາກການລົ້ມ ສຳລັບຜູ້ຍາ ຜູ້ຍິງແຕ່ລະ 100,000 ຄົນ ແມ່ນມີເຖິງ 865 ຄົນຖືກພະຍາບານໂຕຍ້ອນການລົ້ ມຕ່າງໆດ້ວຍ ນີ້ແປວ່າຜູ້ຍິງທີ່ແກ່ຊະລາລົ້ມຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ກໍວ່າແມ່ນ

ທີ່ບັດນີ້ເປັນອາຈານສອນການອອກກຳລັງກາຍແກ່ຄົນແກ່ຊະລາ ເວົ້າວ່າ What he does is, you'll notice, he comes in, he has a walking stick on the way in, but he never has a walking stick on the way out.
ທ່ານເຫັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນທີ່ແກ່ຊະລາມາຮ່ວມການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມີຄວາມເລົ້າຈິດເລົ້າໃຈຈາກຄົນດັ່ງທ່ານ SP ຊາຮູກາ ທີ່ບໍ່ເຄີຍລົ້ມຈັກເທື່ອ

ກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນ ສອງ ສະໝອງຂອງເຮົາຈະມີຊີວິດຊີວາ ສາມ ກະດູກກະດ້ຽວຂອງເຮົາ ແລະ ການແລ່ນຂອງເລືອດຂອງລົມເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ໂດຍນີ້ ການອອກກຳລັງກາຍນັ້ນເປັນການ ຊົດຊ່ວຍມັນ ການອອກກຳລັງກາຍແມ່ນບໍ່ຍາກບໍ່ຊາ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຈະເສຍເງິນຍ້ອນ ຄືວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຄິດດັ່ງນີ້ ໃຫ້ພຽງແຕ່ຍ່າງຊ້າໆ ຫຼືໄວໆ ແຕ່ຫົວຖະໜົນຮອດຫາງຖະໜົນ ແລ້ວຍ່າງກັບຄືນ ຄັນບໍ່ຊັ້ນ ກໍເອົານ້ຳໃສ່ກະຕຸກນ້ຳ 1 ກິໂລ ຫຼືວ່າ 1 ລິດ ຫຼື 2 ລິດ ຫຼືວ່າ 2 ກິໂລ ແລ້ວກໍມາຍົກມາຍອມັນຂຶ້ນຈັກ 50 ເທື່ອ ເທື່ອລະ 10 ບາດ ແລະ ນັ່ງລົງລຸກຂຶ້ນໂດຍຖືກະຕຸກນ້ຳນັ້ນໄວ້ຈັກ 50 ເທື່ອດ້ວຍ ຈະກໍເປັນການອອກກຳລັງກາຍທີ່ ຈົບດີ ຍ້ອນ ຄັນມີນ້ຳໜັກ ດັ່ງເອົາຊີມັງໃສ່ກະໂລ່ງສອງອັນ ໂດຍເອົາທໍ່ນ້ຳໃສ່ເພື່ອຈະຍົກມັນ ແຮ່ງເປັນການດີ ເຕັ້ນເຊືອກ ຫຼືວ່າກະໂດດຢູ່ບ່ອນເກົ່າກໍເປັນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະດູກກະດ້ຽວໃຫ້ມີຄວາມແ ໜ້ນແກ່ນດ້ວຍ ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສະເໜີ ຕ້ອງມີການແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນ ດັ່ງທ່ານໝໍເປັນຕົ້ນ ເພາະອາຍຸແກ່ແລ້ວມັນບໍ່ຄືກັບຕອນໃນຄາວເປັນບ່າວເປັນສາວທີ່ວ່າ ລອຍຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງເຂົ້າສູນໜ ອງຄາຍກໍຍັງໄດ້ ນັ້ນແມ່ນສະໄໝ 70 ພຸ້ນ ຄືໃນຄາວປະມານ 40 ປີກ່ອນນີ້ພຸ້ນ ເວົ້າຊະວ່າ ຕາກີ້ບໍ່ຄືຕາຮ້ອຍວ່າໄປ
ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ